SBS Radio ມື້ນີ້ວັນຈັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2019 ກໍໝູນວຽນມາຮອດມາເຖິງ ທີ່ວ່າແມ່ນວັນເວລາອອກອາກາດພາສາລາວ ຈາກສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ນະ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບແດ່ ກ່ຽວ ກັບທີ່ວ່າຈັງຫວັດເລີຍ ມີບັນຫາ ຫຼືວ່າພະຍາຍາມແກ້ບັນຫາ ຈູດປ່າອ້ອຍ ແລ້ວກະຝຸ່ນທີ່ວ່າລ່ອງລອຍຢູ່ໃນອາກາດນີ້ ມັນ ມັນ ມັນເປັນຈັ່ງໃດເນາະ ຈັງຫວັດເລີຍກະໄດ້ແກ້ໄຂປັນຫາຈູດອ້ອຍ ແລະ ຝຸ່ນໃນອາກາດ ໂດຍທ່ານ ໄຊວັດ ຊື່ນໂກສຸມ ຜູ້ວ່າລາຊະການຈັງຫວັດເລີຍ ກະໄດ້ເອີ້ນຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງຫາລືແກ້ໄຂປັນຫາການຈູດອ້ອຍ ແລະ ຝຸ່ນໃນອາກາດ

ນີ້ຄືຂໍ້ຕົກລົງເນາະ ອັນນ່າ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າຈູດປ່າອ້ອຍນີ້ນ່າ ກະ ກະແມ່ນວ່າເຫັນອົກເຫັນໃຈພວກທີ່ວ່າເຮັດວຽກເຮັດການຕັດອ້ອຍ ຫຼືວ່າເຈົ້າຂອງສວນອ້ອຍຢູ່ດອກ ເພາະວ່າມັນໜາ ແລ້ວກະມັນຄັນອີກ ເ ຂົ້າໄປຫັ້ນ ກະຄັນຈູດແລ້ວມັນກະບາງລົງ ແລ້ວກໍຕັດອ້ອຍງ່າຍແດ່ ແຕ່ວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນນີ້ນ່າ ຢູ່ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ໃນແຫ່ງໜຶ່ງລະ ຕັ້ງໄປຈອດລົດເບິ່ງ ເພາະວ່າຜ່ານໄປເຫັນເຂົາເຈົ້າຈູດ ໃນກາງຄື ນນີ້ ໂອຍ ໄຟລຸກຂຶ້ນບັກສູງໆພຸ້ນ ຄັນແມ່ນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນີ້ ລາມໄໝ້ປ່ານີ້ ຄືຊິແມ່ນໄໝ້ໄປທົ່ວປະເທດພຸ້ນລະ ແຕ່ວ່າມັນໂຊກດີ ທີ່ວ່າຈູດແຮງປານນັ້ນ ມັນກະຍັງບໍ່ລາມໃສ່ປ່າຫັ້ນນ່າ ອັນນີ້ນີ້ກໍແນ່ນອ ນລະ ມັນສ້າງມົນລະພິດຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າພວກສວນອ້ອຍນີ້ ເຂົາເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງຈູດປ່າອ້ອຍ ເພື່ອວ່າຊິຕັດງ່າຍນີ້ນີ້ ຂະເຈົ້າຈະເຮັດດີນຳບໍ່ ກະທັ່ງທີ່ວ່າທາງການເພິ່ນຂໍຮ້ອງໃຫ້ຊ່ວຍກັນບໍ່ກະທຳນີ້ນະ ອັນນີ້ເນາະ ກະເຖິງຄວາມສະດວກການຈູດອ້ອຍກໍ

ໄປຕັດເອົາ ແລະກະມັດໆ ແລະກະຕັດ ແລະກະມັດໆກອງໄວ້ ແລະກະຫາມກັນຂຶ້ນລົດຈັ່ງຊີ້ ມັນ ມັນ ມັນກະເປັນຕາ ແມ່ນ ຍາກຢູ່ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນບໍ່ເຫັນພ້ອມນີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນວ່າ ຂໍຖາມໄດ້ວ່າ ໃນອະດີດຜ່າ ນມານີ້ ມັນ ມັນມີສິ່ງທີ່ວ່າ ຈູດສວນອ້ອຍແລະມັນລາມໃສ່ປ່າ ຫຼືວ່າຮົ້ວສວນໃກ້ຄຽງ ມີຫຼືບໍ່ເນາະ

ອືມ ຢູ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍນີ້ ຢູ່ສວນອ້ອຍ ບ່ອນທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າປູກອ້ອຍ ຂ້າພະເຈົ້າໄປເຫັນນີ້ ໂອຍ ຂີ່ລົດນີ້ເປັນບັກໂດນໆພຸ້ນ ກະບໍ່ຊອດອັນສວນອ້ອຍຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າບໍ່ເຫັນໃຜຈູດຈັກເທື່ອ ອັນເຫັນຈູດນີ້ມີແຕ່ ຢູ່ປະເທດໄທນີ້ລະ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເຫັນເປັນຄັ້ງແລກໆນີ້ນະ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ມັນ ມັນຖືວ່າມັນເປັນບັນຫາກ່ຽວກັບການຈູດປ່າອ້ອຍ ສຳລັບພວກທີ່ວ່າບໍ່ມີສວນອ້ອຍ ຫຼືປະຊາຊົນທົ່ວໄປເນາະ ແລະ ບາດ ນີ້ນີ້ ອີກເລື່ອງໜຶ່ງນີ້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສົນໃຈອີກນີ້ ແມ່ນວ່າໜອງຄາຍ

ສະຖານປະກອບການ ແລະກະເຍົາວະຊົນ ການລົນນະລົງປະຊາສຳພັນໂຄງການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂປັນຫາຢາເສບຕິດ To Be Number One ການມອບປະກາດກຽດຕິຄຸນ ບຸກຄົນ ແລະ ອົງກອນທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການ ປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂປັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ການຈັດນິທັດສະການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດຂອງສ່ວນລາຊະການຕ່າງໆນຳເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າປາບປາມຢາເສບຕິດຢູ່ໃນພາກພື້ນແມ່ນ້ຳ ຂອງນີ້ນະ ຍົກຕົວຢ່າງປະເທດໄທນີ້ ຕັ້ງແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຄວາມຄົນມາພຸ້ນ ມັນ ມັນກະມີການປາບປາມຢາເສບຕິດ ແລະກະບໍ່ເຫັນສຳເລັດຈັກເທື່ອ ແລ້ວບັດນີ້ນີ້ກະມີການເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ຂຶ້ນ ເພື່ອວ່າປາບປາມ ຢາເສບຕິດ ເຊັ່ນວ່າຢາບອກຢາບ້ານັ້ນ ແຮ່ງມີຫຼາຍຂຶ້ນຊ້ຳ ແລ້ວທ່ານຊາບ ຫຼືວ່າຂ່າວໆ ຫຼືວ່າທາງການໄທ ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າໄດ້ວ່າກັນບໍ່ວ່າມັນຄວນ ປ່ຽນທິດທາງໃນການປາບປາມ ແທນທີ່ຊິຈັບມາລົງໂທດ ຫຼືວ່າຂຶ້ ນສານນີ້ນະ ປ່ອຍໃຫ້ມີການຄວບຄຸມ ເຊັ່ນວ່າກັນຊາເນາະ ແປວ່າໃຫ້ນຳໄປໃຊ້ໄດ້ ປູກຈຳກັດ ສຳລັບເພື່ອໃຊ້ສ່ວນໂຕ ແລະກະຕ້ອງມີອະນຸຍາດຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ເພິ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນມີໂຄງການທີ່ປ່ຽນແປງແນວຄິດ ເ ພື່ອວ່າແກ້ໄຂຢາເສບຕິດໃນປະເທດໄທຫຼືບໍ່ ເນາະ ທີ່ຜ່ານມາໃນອະດີດເນາະ ກະຄືການ ຈັບຢາເສບຕິດ ກະຄືຈັບແລ້ວກະສົ່ງຂຶ້ນສານ ອາ ລຽກວ່າຕິດຄຸກເນາະ ອາ ຫຼັງໆມານີ້ກະ ຊຸມື້ນີ້ເນາະ ກະມີການຈັບກຸມ ຜູ້ ຜູ້ເສບ ແລະກະຊິມີການຂະຫຍາຍຜົນ ກະຊິນຳໄປເຖິງຄົນ ຄົນ ຄົນຂາຍ ແລະ ຄົນຂາຍເອົາມາຈາກຜູ້ໃດ ກະຊິ ອາ ສະທອດຕໍ່ໆກັນໄປຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເສັດແລ້ວກະຊິຮອດ ອາ ຜູ້ຄ້າລາຍໃຫຍ່ ຜູ້ຄ້າລາຍໃຫຍ່ແລ້ວນີ້ ອາ ເມື່ອຈັບໄດ້ແລ້ວນີ້

ເອົາຈິງເອົາຈັງຢູ່ ເຊັ່ນວ່າຈັບໄດ້ເຖິງຂັ້ນປະຫານຊີວິດກໍມີ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ສຳເລັດຈັກເທື່ອນີ້ນະ ແຮ່ງມີຫຼາຍຂຶ້ນນີ້ນະ ຍົກຕົວຢ່າງປະເທດອົດສະຕຣາລີເນາະ ກັນຊາຈັ່ງຊີ້ກະຈັບໆ ຈັບ ເອີ ລົງໂທດ ປັບໃໝຈັ່ງຊັ້ນ ຈັ່ງຊີ້ ມັນກໍບໍ່ໝົດຈັກເທື່ອ ບັດນີ້ນີ້ ກຳລັງມີການສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນວ່າ ປ່ຽນແປງຊະ ແທນທີ່ຊິໄປຊອກຈັບເຂົານີ້ ມັນກໍລົງທຶນຫຼາຍເຕີບໃດ໋ ອັນໃຊ້ເງິນຫຼາຍເຕີບໄປຊອກຈັບ ມັນກໍ ກະແປວ່າມາ ມາ ມາປ່ອຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນນີ້ມີສິດໃຊ້ ໂດຍທີ່ວ່າຄວບຄຸມການໃຊ້ ເຊັ່ນວ່າຕ້ອງມີໜັງສືຢັ້ງຢືນຈາກໝໍບໍ ອະນຸຍາດໃຫ້ຊື້ສ່ຳໃດ ຫຼືວ່າເຂົ້າໄປສູນກາງໃຊ້ບໍ ຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ແລະກະດຽວນີ້ ຢູ່ ACT ນີ້ ກໍມີການປະກາດວ່າ ໃຫ້ ຕັ້ງຄລັບຂຶ້ນ ໄດ້ ແລະກະປູກໄດ້ຈັກກົກ ແລະກະບຸກຄົນສ່ວນຕົວກະປູກໄດ້ຈັກກົກ ແລະກະມີກັນຊາໄດ້ທໍ່ໃດ ເພື່ອ ເພື່ອວ່າຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ຂາຍ ແຕ່ວ່າໃຊ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນໂຕນີ້ນະ ອັນ ອັນນີ້ປະເທດໄທນີ້ ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້ າຖາມມາມື້ກີ້ນີ້ ໄດ້ມີແນວຄິດໄປໃນທິດທາງນີ້ຫຼືບໍ່ ເນາະ ຄືອັນນີ້ເນາະ ກະເປັນທີ່ວິພາກວິຈານເນາະ ຂອງ ຂອງປະຊາຊົນ

ແລະກະຄົນວາງກົດເກນອອກມາ ແຕ່ວ່າໃນປະເທດໄທນີ້ ກ່ຽວກັບບຸນທີ່ວ່າຢູ່ໜອງຄາຍ ກ່ຽວເຖິງການປາບປາມຢາເສບຕິດນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຈຸດປະສົງໃຫຍ່ນີ້ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນເພື່ອບອກສອນປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ເຖິ ງການປາບປາມຢາເສບຕິດຊັ້ນບໍ່ ກະແມ່ນກະທັງເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການປາບປາມຢາເສບຕິດເນາະ ເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງ ອ່າ ການຂໍຄວາມຮ່ວມມືຈາກປະຊາຊົນໃນ

ກະສິແມ່ນເລື່ອງທຸກຍາກປາກໝອງນີ້ລະ ຫຼືວ່າບຸກຄົນທີ່ມີລາຍຈ່າຍຫຼາຍກວ່າລາຍໄດ້ວ່າຊັ້ນເທາະ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ວ່າຢາກສົນໃຈນີ້ນະ ມັນເປັນແນວໃດວ່າ ທີ່ວ່ານະຄອນພະນົມຈັດແຂ່ງຂັນລົດຖີບທາງໄກ 4 ຈັງຫວັດ 375 ຫຼັກກິໂລແມັດນີ້ນະ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ຄືຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມຈະໄດ້ຮ່ວມກັບການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງປະເທດໄທ ກັບພາກລັດ ເອກະຊົນໃນຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ

ຊຶ່ງກຳນົດຈັດການແຂ່ງຂັນທີ່ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ໃນວັນສຸກທີ 28 ເນາະ ແລະກະວັນອາທິດທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 ໂດຍຄາດວ່າຊິມີນັກກິລາຈາກໄທ ຈາກ ສປປ ລາວ ແລະກະຈາກທົ່ວໂລກ ມາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນເທື່ອນີ້ ປະມານ 2,000 ຄົນ ອັນນ່າ ກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງຂອງການແຂ່ງລົດຖີບທີ່ວ່ານະຄອນພະນົມຈັດນີ້ນະ ມັນເປັນຫຍັງບໍ່ໄປຜ່ານ ຈັງຫວັດອຳນາດຈະເລີນ ເພາະວ່າອຳນາດຈະເລີນນີ້ດັງຫຼາຍຕົວໃນການຂີ່ ຫຼືວ່າແຂ່ງລົດ ຖີບ ອັນນີ້ເນາະ ມັນກະເປັນ ເປັນເສັ້ນທາງອີສານຕອນເທິງນະ ອີສານຕອນເທິງ ຖ້າເປັນອຳນາດຈະເລີນ ມັນກະເປັນອີສານຕອນໃຕ້ເນາະ ອັນນີ້ວັດຖຸປະສົງເພິ່ນກະເອົາລຸ່ມນ້ຳຂອງອີສານຕອນເທິງ ມັນກ ະເລີຍຍັງບໍ່ເຖິງອຳນາດຈະເລີນ ແລະກະໂອກາດໜ້າເນາະ ກະຄິດວ່າກະຊິ ກະຊິມີການແຂ່ງຂັນກັນ ລະຍະທາງຍາວກວ່ານີ້ ແລະກະຊິອາດຈະລວມໄປເຖິງອີສານຕອນ ຕອນໃຕ້ນຳເນາະ ເພາະວ່າອຳນາ ດຈະເລີນນີ້ ມັນກະບໍ່ໄກຈາກອຸບົນ ຢູ່ເໜືອອຸບົນ ແລະກະບໍ່ໄກຈາກ ອັນນ່າ ຈັງຫວັດມຸກດາຫານ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ມັນຄືບໍ່ລ້ຽວໄປຫັ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງຊັ້ນນະ ເຮົາກະແປວ່າ ເພິ່ນຖືວ່າແມ່ນ ອ່າ ແມ່ນຕອນໃຕ້ໄປແລ້ວ ແຕ່ວ່າເ ລື່ອງຈັດນີ້ ມັນແມ່ນມີລາງວັນໃຫ້ບໍ່ ຄັນວ່າມີນີ້ ມັນຈັກລ້ານບາດ ຫຼືວ່າຊິໃຫ້ຫຍັງເນາະ ອັນນີ້ນະ ເລື່ອງຂອງລາງວັນກະຊິມີທັງເປັນຖ້ວຍ ກະຊິເປັນເງິນລາງວັນ ສ່ວນເງິນລາງວັນນັ້ນກະ ກະຍັງບໍ່ເປັນທີ່ເປີດເ ຜີຍເນາະວ່າຊິເທົ່າໃດ ອ່າ ແຕ່ຕອນນີ້ກະຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກະສະໝັກເຂົ້າມາແດ່ ກະຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍພໍສົມຄວນຢູ່ ກະຄາດວ່າຮອດມື້ເນາະ ກະຊິມີໃກ້ຄຽງ ຫຼືອາດຊິຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນກະໄດ້ ອື ຕາມທີ່ຂ້າພະເ ຈົ້າຈຳໄດ້ນີ້ ຕັ້ງແຕ່ສະໄໝເປັນບ່າວພຸ້ນດອກວ່າ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍນີ້ກະວ່າມີການຂີ່ລົດຖີບ ຫຼືວ່າມີຄົນ ຫຼືວ່າມີນັກກິລາລົດຖີບຫຼາຍນີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ມັນເປັນຫຍັງບໍ່ດັງເນາະ ຊ່ຳອຳນາດຈະເລີນ ຖ້າຖາມວ່າດັງບໍ່ ກ ານແຂ່ງຂັນລົດຖີບຂອງຈັງຫວັດໜອງຄາຍທີ່ຜ່ານມາກະຈັດ ປີໜຶ່ງນີ້ກະຈະບໍ່ໜ້ອຍເທື່ອເນາະ ແລະກະຈັດທາງໄກ ອ່າ ພາກອີສານນີ້ ທາງຈັງຫວັດໜອງຄາຍກະ ກະດູຢູ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າກະເປັນຂ່າວ ເປັນຂ່າ ວອອກທາງສື່ຕ່າງໆ ມັນກະເທົ່າທີ່ຕິດຕາມເນາະ ກະບໍ່ ກະບໍ່ ບໍ່ໜ້ອຍໄປກວ່າທາງອຳນາດຈະເລີນເນາະ ອື ໃນການແຂ່ງຂັນ ແຕ່ ແຕ່ ແຕ່ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ອ່າ ຜ່ານໄປ ອັນນ່າ ຈັງຫວັດອຳນາດຈະເລີນນະ ແປວ່ າຕາມເສັ້ນທາງຕ່າງໆນີ້ເຫັນ ອັນນ່າ ເຂົາເຈົ້າເຮັດລົດຖີບບັກໃຫຍ່ໆ ຫຼືວ່າລົດຖີບເກົ່າ ຫຼືວ່າແມ່ນຫຍັງກະຢ່າແລະ ມີແຕ່ລົດຖີບເອົາມາເອ້ຕາມຫົນທາງນະ ແລ້ວຖາມເຂົາເຈົ້າວ່າ ອັນນ່າ ເປັນຫຍັງເຮັດຈັ່ງ ຊີ້ ເຂົາເຈົ້າວ່າອຳນາດຈະເລີນນີ້ເປັນຖິ່ນຖານຂອງການຂີ່ລົດຖີບວ່າຊັ້ນເຖາະ ອັນນີ້ນີ້ແມ່ນຍ້ອນທີ່ວ່າຈັງຫວັດຈະເລີນນີ້ຊະນະເລີດການແຂ່ງຂັນແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດໄທ ໃນການແຂ່ງຂັນລົດຖີບບໍ່ ຫຼືວ່າ ແນວໃດ ອັນນັ້ນອາດຈະເປັນໄປໄດ້ເນາະ ອາດຈະເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ຄົນອຳນາດຈະເລີນນີ້ເນາະ ອ່າ ຫັນມາສົນໃຈເລື່ອງຂອງກິລາລົດຖີບ ເພາະວ່າລົດຖີບຂອງອຳນາດຈະເລີນກະມີນັກກິລາປະສົບຄວ າມສຳເລັດ ກະມີຫຼາຍຄົນຄືກັນ ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຫັນດອກວ່າ ອັນນ່າ ຢູ່ ຢູ່ຕາມຈັງຫວັດ ຍົກຕົວຢ່າງຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເຫັນປະຊາຊົນນັ້ນຂີ່ລົດຖີບ ຖາມເຂົາເຈົ້າວ່າເປັນຫຍັງຂີ່ລົດຖີບ ເຂົາ ເຈົ້າເວົ້າວ່າຂີ່ເພື່ອສຸຂະພາບ ແຕ່ວ່າໃນຖະໜົນຫຼວງ ຫຼືວ່າໄຮເວຫັ້ນ ມັນ ມັນບໍ່ປອດໄພ ມັນກໍບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະບັດນີ້ນີ້ ຄັນມາຂີ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງຕ່າງໆ ກໍຄວັນໄຟ ຫຼືວ່າຄວັນອອກມາຈາກລົດຫັ້ນກໍບັກຫຼາຍ ໆ ມັນກໍບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ຖາມວ່າເປັນຫຍັງບໍ່ໄປຂີ່ເລາະຢູ່ນ້ຳຂອງພຸ້ນ ເຂົາເຈົ້າວ່າເສັ້ນທາງຕາມນ້ຳຂອງອັນທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າສ້າງຂຶ້ນສຳລັບຂີ່ລົດຖີບ ອັນ ມັນບໍ່ຍາວພໍ ພຽງພໍວ່າຊັ້ນ ອັນນີ້ນີ້ຢູ່ໜອງຄາຍນີ້ກະ ກະ ມີບ່ອນຂີ່ລົດຖີບເລາະແຄມຂອງບໍ່ເນາະ ທາງໜອງຄາຍເນາະກະໄດ້ຈັດໃຫ້ມີບ່ອນລົດຖີບ ຕາມຖະໜົນທາງຫຼວງກະມີເນາະ ຕາມຕີມແມ່ນ້ຳຂອງກະມີ ມີເປັນ ເປັນທາງຍາວພ້ອມເນາະ ອ່າ ຈາກເໜືອຈົດໃຕ້ ນີ້ກະ ກະຖືວ່າເປັນໄລຍະທາງເປັນປະມານ 10-20 ກິໂລພຸ້ນລະ

ມັນ ມັນ ມັນຫຼາຍຊອຍຫຼາຍຖະໜົນ ເພິ່ນອາດຊິບໍ່ສະດວກ ເພິ່ນກະເລີຍມາຖີບມາປັ່ນຢູ່ເທິງ ເທິງຖະໜົນຫຼວງຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນກະອາດເປັນຍ້ອນທີ່ວ່າມັນຂາດເປັນສ່ວນເປັນຕອນ ມັນຊິເຕາະ ຍົກຕົວຢ່າງໜອງຄາຍ ໄປຫາສີຊຽງໃໝ່ຈັ່ງຊີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກະບໍ່ເຫັນໄດ໋ ຫົນທາງທີ່ວ່າເພິ່ນລາດຊີເມັນໄວ້ແຄມຂອງໃຫ້ລົດຖີບຂີ່ຫັ້ນ ບໍ່ເຫັນ ແຕ່ວ່າຢູ່ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມແມ່ນເຫັນຢູ່ ແຕ່ວ່າກະ ກະ ກະ ກະບໍ່ຫຼາຍວ່າຊັ້ນເທາະ ແລ້ວ ກະ ກະບໍ່ກວ້າງປານໃດ ແຕ່ວ່າກະຂີ່ໄດ້ສະດວກສະບາຍຢູ່ສຳລັບເລາະແຄມຂອງ ອັນ ເພາະວ່າແຄມຂອງອາກາດມັນຈະດີກວ່າ ອັນນີ້ນີ້ ໃນນາມທີ່ວ່າທ່ານຢູ່ຕາມຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ ທ່ານເຫັນເສັ້ນທາງທີ່ ວ່າເລາະແຄມຂອງເພື່ອລົດຖີບນີ້ກຳລັງພັດທະນາການຂຶ້ນຫຼືບໍ່ເນາະ

ກະຖືວ່າເປັນ ເປັນການພັດທະນາທີ່ຂ້ອນຂ້າງເລັວຂອງຈັງຫວັດໜອງຄາຍຄືກັນ ໃນເສັ້ນ ເສັ້ນທາງຈັກກະຍານນະ ອືມ ແລ້ວກະຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເຫັນດອກວ່າ ອັນ ຂັບລົດ ອ່າ ຕາມຈັງຫວັດຕ່າງໆຢູ່ໃນປະເທດ ໄທນີ້ ເຫັນພວກຝຣັ່ງມັນຂີ່ລົດຖີບ ຖາມມັນວ່າຂີ່ໄປໃສ ອັນ ເຫັນຢູ່ໜອງຄາຍດອກ ຖາມມັນວ່າຂີ່ໄປໃສ ມັນວ່າຊິຂີ່ໄປອຸບົນພຸ້ນຕົ໋ວ ມັນເລາະໄປຕາມ ອັນ ເສັ້ນທາງເລກທີ 12 ບໍ່ນີ້ແຫຼະ ອັນ ອັນ ອັນນີ້ກະແປວ່າຝຣັ່ງນີ້ມ າທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດໄທ ຂີ່ລົດຖີບລອບປະເທດໄທກະອາດຈະແມ່ນໄດ້ ແຕ່ວ່າເລື່ອງການຂີ່ລົດຖີບນີ້ 375 ຫຼັກກິໂລແມັດ ທີ່ວ່າຈະມີການແຂ່ງຂັນກັນປະມານ 2,000 ຄົນນີ້ນະ ມີຄາດຄະເນວ່າໃຜ ຫຼືວ່າຄົນປະເທດໃດ ຫຼືວ່າຫົນແຫ່ງໃດຊິໄດ້ທີໜຶ່ງຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ເນາະກະມີຈາກຫຼາຍຊາດເນາະ ສ່ວນໃຫຍ່ຄົນ ຄົນໄທເອງກະຫຼາຍເນາະ ປະເພດທີ່ ອ່າ ເປັນນັກແຂ່ງຈັກກະຍານທາງໄກຢູ່ແລ້ວ

ແຕ່ແຕ່ວ່າພວກນີ້ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນແຊັມ ມັນຂີ່ລົດອ້ອມປະເທດຝຣັ່ງເສດດອກ ທີ່ວ່າເປັນການແຂ່ງຂັນລົດຖີບທີ່ວ່າໃຫຍ່ໂຕ ແລ້ວກໍໂດ່ງດັງທີ່ສຸດ ແລ້ວກໍຍາກທີ່ສຸດ ແລ້ວກໍມີແຕ່ຜູ້ດັງໆໃນໂລກນີ້ຂີ່ ອັນພວກດຳມັນບໍ່ເ ຄີຍເຫັນໄດ້ຈັກເທື່ອ ພວກເຫຼືອງກໍແຮງແລ້ວແຫຼະ ອັນນ່າ ມີແຕ່ພວກຂາວໆຫົວດ່ອນໆດອກ ອັນໄດ້ທີໜຶ່ງເລື້ອຍໆ ອັນມັນ ມັນຂີ່ມັນຍາກຫຼາຍ ແລ້ວກໍຕ້ອງມີຄວາມທົນ ແລ້ວກໍຕ້ອງໄວ ຂຶ້ນພູລົງຜາ ໂອ້ຍ ຫຼາຍຊະນິດ ເ ອົາຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ອັນນີ້ແມ່ນການ ແຂ່ງຂັນລົດຖີບເນາະ ຂ່າວໆທີ່ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງນີ້ ກໍຄົງເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈ ດ້ວຍເຫດນີ້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ຂໍຂອບໃຈ ຂອບໃຈທ່ານຄຳເຫຼັກ ສົ ມດີ ມີໄຊ ລາຍງານຂອງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ໂອເຄ ຂໍຂອບໃຈ ລາກ່ອນ sbs.com.au